ວິກິດໂຄວິດ-19 ບໍ່ວ່າຢູ່ປະເທດໃດ ມັນກໍສ້າງບັນຫາຫຼາຍແທ້ໆ ສຳລັບສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ປະເທດໄທແລ້ວ ມັນກໍລົບກວນບໍ່ຫຼາຍກໍນ້ອຍ ຄັນບໍ່ວ່າເພພັງ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທາງການ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ປະເທດໄທຊ່ວຍແຮງງານລາວ ໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ລາຍລະອຽດຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ຈາກທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ມີຢູ່ວ່າ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ທາງໜັງສືພິມ Vientiane Times ກະລາຍງານວ່າ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ກໍຮ້ອງຂໍໃຫ້ໄທຊ່ອຍເຫຼືອຊາວລາວທີ່ເຮັດວຽກໃນໄທ ຮັບມືກັບວິກິດການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ລະຫວ່າງການຫາລືຜ່ານລະບົບວິດີໂອຄອນເຟີເຣນ ກັບທ່ານ ຊວນ ຫຼີກໄພ ປະທານສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນຂອງໄທ ໂດຍທ່ານ ສົມພອນ ກະຮຽກຮ້ອງ ຂໍທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໄທ ໃຫ້ສົ່ງມອບຄ ວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ແຮງງານລາວ ໂດຍສະເພາະການອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ກຸ່ມແຮງງານລາວໃນການເດີນທາງກັບປະເທດ ຕົວເລກລ່າສຸດເຜີຍວ່າ ມີແຮງງານລາວຫຼາຍກວ່າ 246,000 ຄົນ ແຕ່ເລີ່ມການລະ ບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຫວ່າງປີ 2020 ຄືຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ມີປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າແຮງງານລາວເດີນທາງກັບປະເທດແລ້ວນີ້ 150,000 ຄົນ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ຢາກຊາບວ່າ ມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວວ່າ ຄົນລາວທີ່ຄາຢູ່ໃນປະເທດໄທນີ້ ຍົກຕົ ວຢ່າງ ຄາຢູ່ສະພານໃຫຍ່ມຸກດາຫານ ສະຫວັນນະເຂດ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ແລ້ວກໍບ່ອນອື່ນແນ່ ຕາມຊາຍແດນລາວໄທນີ້ນະ ກໍແມ່ນວ່າມີຫຼາຍແທ້ໆ ກໍມີຄວາມລຳບາກອຶດຢາກກໍວ່າແມ່ນ ແຕ່ວ່າມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວ ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ລາວຫັ້ນນະ ລັດຖະບານລາວ ພັກລັດລາວຫັ້ນນະ ຂ້າມຂອງມາຊ່ອຍພວກນີ້ຫຼືບໍ່ ຄືບໍ່ເຫັນເຮັດຫຍັງ ມີແຕ່ວ່າ ໃຫ້ຊ່ອຍກັບລາວ ແລ້ວກະເອົາໄປກັກຂັງໄວ້ນີ້ ໝາຍເຖິງວ່າສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ -19 ນີ້ ຈຸ້ມກັນຢູ່ ເປັນໄກ່ທີ່ວ່າຢູ່ໃນຢ່າງດຽວ ຈົນວ່າມີການສະແດງຄວາມບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈຂຶ້ນນີ້ນະ ຂໍຖາມອີກໄດ້ວ່າ ທາງການລາວເພິ່ນໄດ້ຂ້າມຂອງມາຊ່ອຍແຮງງານລາວຢູ່ໃນໄທຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂ ອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງ ທາງການລາວເນາະ ເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາມທາງມຸກດາຫານເນາະ ແລ້ວກະອີກຫຼາຍໆດ່ານ ລວມທັງ ຂອງໜອງຄາຍນຳ ກະຊິມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ຕມ ລາວເນາະ ມາປະສານກັບທາງເ ຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໄທ ແລະ ການເດີນທາງກັບ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງການໄທນຳສົ່ງ ກະຄືເອົາລົດໄປສົ່ງຢູ່ຝັ່ງລາວແລ້ວນີ້ ທາງ ທາງຝັ່ງລາວນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະນຳລົດມາ ອ່າ ຮຽກວ່າບໍລິການ ກະຄືນຳຄົນລາວທີ່ກັບປະເທດ ນີ້ ໄປຢູ່ສະຖານທີ່ກັກກັນ ແລ້ວກະກວດຫາໂລກຫາພະຍາດຕໍ່ເນາະ ກໍແປວ່າເພິ່ນຊ່ອຍຢູ່ ຊ່ອຍແບບທີ່ວ່າມາເຮັດຈິກເຮັດຊໍ ແລ້ວກໍເອົາລົດມາເອົາພວກນີ້ນີ້ໄປໄວ້ສູນກັກໂຕ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ຢູ່ໄທນີ້ ຍົກຕົວຢ່າ ງ ຄາຢູ່ສະພານໃຫຍ່ມຸກດາຫານ ສະຫວັນນະເຂດນີ້ນະ ມັນກໍມີຄວາມຕ້ອງການກິນເຂົ້າກິນນ້ຳ ຮົ່ມປົກຫົວ ບໍ່ໃຫ້ຖືກແດດຖືກຝົນ ຫຼືວ່າຜ້າຢາງຜ້າເຢິງ ຫຼືວ່າເຮັດຕູບໃຫ້ເຂົານີ້ນະ ທາງການລາວໄດ້ຂ້າມ ຊາຍແ ດນ ມາເຮັດໃຫ້ ຫຼື ບໍ່ເນາະ ມາໃຫ້ອາຫານການກິນ ຫຼື ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ ອັນນີ້ ເລື່ອງຂອງອາຫານການກິນ ໃນເລື່ອງຂອງພວກນ້ຳພວກຫຍັງແນ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຄືຄົນໄທ ໂດຍທາງການໄທ ລະກະຄົນໄທເອງໃນພື້ນ ທີ່ ກະໄດ້ຊ່ອຍກັນນຳນ້ຳນຳ ສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ວ່າ ຄົນໄທ ຫຼືວ່າລັດຖະບານໄທ ຫຼືວ່າອົງການຈັດຕັ້ງໄທ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ແຕ່ວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕອບວ່າ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖາມຫັ້ນວ່າ ທາງການລາວໄດ້ຂ້າມມາເອົາຂອງຢູ່ ຂອງກິນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່?
ຍັງ ຍັງບໍ່ມີຂ່າວຕົງນີ້ ແຕ່ເຫັນບອກວ່າ ທາງການໄທໃຫ້ຫຼາຍແລ້ວ ກໍໝາຍເຖິງພໍພຽງແລ້ວ ຊ່ອຍແຕ່ວ່າ ເຂົານຳລົດມາ ມາຮັບແຮງງານນັ້ນກັບບ້ານຈັ່ງຊີ້ເນາະ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ